ຟິນແລນຕິດອັນດັບທີໜຶ່ງໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດປະຊາຊົນມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນທີ່ສຸດໃນໂລກ ເປັນປີທີສອງລຽນຕິດ ຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບໃໝ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະເທດໃນເຂດພາກເ ໜືອອື່ນໆຂອງຢູໂຣບ ຕະຫຼອດທັງເນເທີແລນ ສະວິດເຊີແລນ ການາດາ ນິວຊີແລນ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນປະກອບເປັນ 10 ປະເທດທຳອິດທີ່ມີປະຊາຊົນເບີກບານມ່ວນຊື່ນທີ່ສຸດ ໃນການສຳຫຼວດຂອງທັງໝົດ 156 ປະເທດ ຊູດານໃຕ້ແມ່ນຕິດອັນດັບລາກທ້າຍໝູ່ ແລະ ປະເທດທີ່ປະສົບໄພສົງຄາມອື່ນໆ ກໍຕິດອັນດັບທີ່ຄ່ອນຂ້າງຕ່ຳ ຊະລາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງໄພສານຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ຟິນແລນແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າເປັນປະເທດທີ່ມີລະດູໜາວຍາວ ມີປ່າໄມ້ທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ມີລະບົບສັງຄົມສົງເຄາະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເສດຖະກິດຂອງຟິນແລນກໍ ພໍປານໆກັນກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆ ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຟິນແລນເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນທີ່ສຸດ ສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າເອງກໍຍັງບໍ່ແນ່ໃຈຄືກັນ ຍານາງ ເອ ມີເລຍ ເຊິ່ງເປັນທະນາຍຄວາມທີ່ນະຄອນເຮລຊິງກິ ກ່າວວ່າ Our economy is doing fine and uh ເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ ບາງທີອາດເປັນຍ້ອນພວກເຮົາໃກ້ກັບທຳມະຊາດບໍ ແນ່ນອນ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງອາກາດ ດັ່ງທີ່ສາມີ ແລະ ພັນລະຍາທີ່ອອກກິນເບ້ຍບຳນານຄູ່ນີ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການຮັບຮູ້ It can't be because of the climate. We've had such a long and dark winter.
ຍານາງ ລີນາ ໄວຊາແມນ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ພວກເຮົາມີລະດູໜາວທີ່ຍາວ ແລະ ທ້ອງຟ້າກໍມືດ ແຕ່ບາງທີອາດເປັນຍ້ອນລະດັບຂອງຄວາມປອດໄພ It's safe here. You don't have to be scared all the time and you can trust people.
ສ່ວນທ່ານ ໂອລີ ໄວຊາແມນ ເວົ້າວ່າ ມັນປອດໄພຢູ່ທີ່ນີ້ ພວກທ່ານບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ທ່ານສາມາດເຊື່ອຜູ້ຄົນໄດ້ ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຢູ່ຟິນແລນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຍ້ອນການເຂົ້າ ເຖິງທຳມະຊາດ ຄວາມປອດໄພ ການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ ແລະ ການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນຢ່າງໜັກໃນເລື່ອງການຮັກສາສຸຂະພາບ ປະເທດອື່ນໆທີ່ຕິດລະດັບສູງ 10 ປະເທດທຳ ອິດ ກໍແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ເປັນຫຍັງບັນດາປະເທດທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ່ງເຊັ່ນ ຊູດານໃຕ້ ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ແລະ ອັຟການິສຖານ ຈຶ່ງຕິດອັນດັບຕ່ຳ ແຕ່ສະ ຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ມີເສດຖະກິດຕິດອັນດັບໜຶ່ງ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລະດັບລົງ 19 ບ່ອນໃນປີນີ້ ລາຍງານໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບການຫຼຸດລະດັບລົງຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາ ມໂສກເສົ້າສະເທືອນໃຈທີ່ເກີດຈາກການຕິດອະບາຍຍະມຸກຕ່າງໆ ນັບແຕ່ການພະນັນ ຢາເສບຕິດ ຕະຫຼອດທັງການຕິດສື່ສັງຄົມນຳດ້ວຍ ປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນດີຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮອບທົດສະວັດຜ່ ານມານີ້ ກໍໄດ້ແກ່ປະເທດໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ ປະເທດທີ່ຢູ່ໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ແລະ ຫຼາຍໆປະເທດໃນເຂດອາເມລິກາລາຕິນ ປະເທດທີ່ຫຼຸດລະດັບລົງຫຼາຍທີ່ສຸດກໍໄດ້ ແກ່ ເຢເມນ ອິນເດຍ ຊີເຣຍ ບອດສະວານາ ແລະ ເວເນຊູເອລາ ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສຶກສາເບິ່ງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຂອງປະເທດ ຮວມທັງຜົນຜະລິດທາງດ້ານເສດຖ ະກິດ ການສະໜັບສະໜູນຂອງສັງຄົມ ການປົກຄອງ ຄວາມຄາດໝາຍໃນການມີອາຍຸຍືນທີ່ມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ການປາສະຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຄວາມມີໃຈບຸນເຜື່ອແຜ່ ມີການພົບເຫັນວ່າຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກ ເບີກບານມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ແຕ່ຕ້ອງເປັນການກະທຳທີ່ເຮັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ການໃຊ້ເວລາເພີ່ມຂຶ້ນໃນສື່ສັງຄົມ ແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນມີຄວາມເບີກບາ ນມ່ວນຊື່ນຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເພາະແລ້ວສຳລັບພວກໄວລຸ້ນ ພວກຄົນທີ່ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນມີທ່າທາງວ່າຈະເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ການໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພ ວກນັກການເມືອງປະຊານິຍົມ ອາດເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຄວາມສາມາດໃນການຮ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ພວກປ່ອນບັດທີ່ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ລາຍງານກ່າວຢ້ຳວ່າ ມີຫຼາຍໆອົງປະກອບທີ່ອາດເປັນຜົນ ກະທົບຕໍ່ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຂອງປະເທດ ແລະ ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍແບບງ່າຍໆໃດໆ ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຮັບມືກັບເລື່ອງນີ້ທັງໝົດໄດ້ ຍານາງ ລີນາ ໄວສະເມນ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ
ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຕືອນໂຕເອງວ່າ ເວລາທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງອາກາດ ນັ້ນຄືພວກເຮົາດີໃຈແທ້ໆຢູ່ທີ່ນີ້ ພວກເຮົາກຳລັງຈະພາກັນໄປດື່ມນ້ຳຊາໃນຕອນບ່າຍ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຍັງເປັນຄວາມຈິງຢູ່ ສະເໝີ ນັ້ນກໍຄືການມີແດດອອກບໍ່ໄດ້ຄ້ຳປະກັນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນດີອົກດີໃຈ ໄພສານ ວໍຣະຈັກ VOA